ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານ ສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວແລກນີ້ນະ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບໄດ້ວ່າ ມັນມີຄວາມຄືບໜ້າປານໃດແລ້ວ ກ່ຽວກັບການສ້າງສະພານໃຫຍ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງບຶ ງການກັບບໍລິຄຳໄຊນີ້ນະ ອັນນີ້ກະຖືວ່າ ຄືບໜ້າຫຼາຍເນາະ ທ່ານ ຄຳເດັກ ເອີ ເລື່ອງນີ້ກະ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ກະໄດ້ຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສ້າງຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີຫ້າ ບຶງກ ານ ບໍລິຄຳໄຊເນາະ ນາງ ນະລຸມົນ ພິນໂຍສິນວັດ ໂຄສົກປະຈຳສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ພົນເອກ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມ ກະໄດ້ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການທີ່ໄທດຳເນີນການ ຮ່ວມກັບມິດປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມເຊື່ອມໂຍງໃນພູມິພາກ ແລະກະຊື່ນຊົມ ແຕ່ລະໂຄງການກະມີການພັດທະນາກ້າວໜ້າຂຶ້ນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກ ານກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວແຫ່ງທີ 5 ບຶງການ ບໍລິຄຳໄຊ ກະໄດ້ຮັບງົບປະມານສ້າງໃນປີນີ້ ຄືປີ 2020 ກະແບ່ງເປັນ 3 ສັນຍາ 3 ສັນຍາກໍ່ສ້າງ ກະຄືສັນຍາທີ 1 ງານຖະໜົນຝັ່ງໄທ

ຄາດວ່າຊິປະກາດປະກວດລາຄາຫາຜູ້ຮັບຈ້າງ ພາຍໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ທັງ 3 ສັນຍານີ້ເນາະ ແລະກະຊິເຊັນສັນຍາໄດ້ພາຍໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ໃຊ້ເວລາກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ກໍຄືລະຫວ່າງປີ 2020 ເຖິງປີ 2022 ນອກຈາກນີ້ ກະຍັງມີໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານໄທກັບລັດຖະບານຈີນ ໃນການພັດທະນາລະບົບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລະຫວ່າງກຸງເທບ-ໜອງຄາຍ ລະຍະທີ 1 ລະຫວ່າງກຸງເທບ-ໂຄລາດ ກໍໄດ້ຮັບການອ ະນຸມັດວ່າງວັນທີ 11 ກໍລະກະດາ 2019 ໂດຍມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນ 2 ສ່ວນສຳຄັນ ກໍຄືງານສ່ວນໂຍທາ ສ່ວນຜົນການຈັດທຳສັນຍາຈ້າງລະບົບລາງ ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະກະເຄື່ອງຈັກ ລວມເຖິງຈັດຫາຂະບວນລົດໄຟ ແລ ະກະຈັດຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄາດວ່າທັງ ທັງສອງຝ່າຍກະຊິຮ່ວມລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ບໍ່ເກີນເດືອນຕຸລານີ້ເນາະ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ມັນມີ 2 ຢ່າງ ຫຼືວ່າ 2 ຂ່າວ 2 ຊະນິດວ່າຊະຕິ ໃນ ການສ້າງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລ້ວກະລາງລົດໄຟທີ່ວ່າກ່ຽວກັບຈີນນັ້ນ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຂົວສະພານໃຫຍ່ບໍລິຄຳໄຊ-ບຶງການນີ້ນະ ມື້ກີ້ນີ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ ມັນມີ 3 ພາກ ສຳລັບຝັ່ງໄທນີ້ ໜຶ່ງແມ່ນຖະໜົນ ແລ້ວກະຖະໜົນຢູ່ບ່ອນ ອ່າ ສະພານຫັ້ນ ບໍລິເວນສະພານຫັ້ນ ແລ້ວກະສະພານເອງຈັ່ງຊີ້ ໃນເວລານີ້ນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ສະພານຍັງບໍ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງເທື່ອ ແຕ່ວ່າຖະໜົ ນຫົນທາງໄປຫາແຄມຂອງ ບ່ອນທີ່ວ່າຊິສ້າງຂົວໃນຝັ່ງໄທຫັ້ນ ສ້າງແລ້ວບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ສ້າງຄືກັນ ກະຊິມີການເຊັນສັນຍາກັນໃນ ໃນຊ່ວງດຽວກັນເນາະ ອືມ ທັງ ທັງ 3 ສັນຍາ ທັງ 3 ໂຄງການ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນ ມັນລາວກັບໄທຮ່ວມກັນ ແລ້ວກະລາວກໍອອກເງິນສ້າງ ແລ້ວກະໄທກໍອອກເງິນສ້າງ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີສອງກະ ສອງຝ່າຍອອກເງິນແບບທີ່ວ່າເກືອບສະເໝີກັນ ຫຼືວ່າສະເໝີກັນກະດີນີ້ ແມ່ນວ່າ ໃນການທີ່ວ່າເອົາບໍລິສັດ ຫຼືວ່າຜູ້ຮັບເໝົາມາກໍ່ສ້າງຫັ້ນເດ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຊີ້ຂາດ ອັນນີ້ເນາະ ທາງ ທາງຝັ່ງຝ່າຍລາວເພິ່ນກໍ ຫາຜູ້ລັບຈ້າງ ທາງ ທາງຝ່າຍລາວສິ ອາດສິມີ ອ່າ ຜູ້ລັບເໝົາຈາກຕ່າງປະເ ທດເຂົ້າໄປ ໄປລ່ວມປະມູນກະອາດເປັນໄດ້ ສ່ວນປະເທດໄທນີ້ ກະທາງຝັ່ງໄທກະສິເປັນຜູ້ຈັດປະກວດລາຄາຫາຜູ້ລັບຈ້າງເອງ ອາດສິມີຕ່າງຊາດ ຫຼືວ່າບໍລິສັດຂອງຄົນໄທນີ້ກະຄືກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ກະແປວ່າຝັ່ງໄ ທຝັ່ງລາວນີ້ ຝັ່ງລາວກະແປວ່າເປັນຜູ້ຊີ້ຂາດເອົາໃຜມາກໍ່ສ້າງ ສະພານໃນຝັ່ງລາວຫັ້ນ ຮອດອັນຊາຍແດນກາງຂອງຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະຝັ່ງໄທກະເລືອກເອົາຂອງບໍລິສັດຂອງຕົວເອງ ແລະ ແລະຝ່າຍໄທນີ້ກ ະເປັນຜູ້ຕັດສິນຊີ້ຂາດເລືອກເອົາບໍລິສັດມາສ້າງຂົວໃນຊາຍແດນໄທ ຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງໄທນີ້ໄປຮອດກາງຂອງ ໄປຕໍ່ເຂົ້າກັບຂອງຄົນລາວຫັ້ນ ແຕ່ວ່າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສ້າງມັນມີ 2 ເຈົ້າພາບ ເວົ້າງ່າຍວ່າສ້າງຂົວ ນີ້ ສະມັດຕະພາບມັນກະສິຕົງທ່ຽງກັນບໍ່ລະ ອັນນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະສິມີ ມີແບບກໍ່ສ້າງທີ່ມັນເປັນແບບທີ່ເຊື່ອມ ເຊື່ອມໂຍງຫາກັນນີ້ ແບບ ອ່າ ທີ່ລຽກວ່າສິມີວິສະວະກອນຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດຈັ່ງຊີ້ ກະຄື ຄືແບບ ມາດຕ ະຖານກໍບໍ່ໜ້າສິຕ່າງກັນເນາະ ເພາະວ່າລາວກະເລືອກເອົາບໍລິສັດຂອງຝ່າຍລາວມາເປັນຜູ້ສ້າງ ໄທກະເລືອກຂອງບໍລິສັດຂອງຝ່າຍໄທເປັນຜູ້ສ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນ ມັນຄືສິມີບັນຫາ ເພາະວ່າຍົກຕົວ ຢ່າງເນາະ ໃນຂົວສະພານໃຫຍ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Yarra River ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕເລຍນີ້ນະ ໃນເມື່ອປະມານ 1971 ບໍ່ ທີ່ວ່າແມ່ນບໍລິສັດດຽວສ້າງ ແຕ່ວ່າສ້າງມາຈາກ 2 ກ້ຳແມ່ນ້ຳຫັ້ນ ດົ່ງເຂົ້າມາ ດົ່ງເຂົ້າມ າ ແລ້ວມາຕໍ່ກັນຢູ່ທາງກາງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຈັກມັນເຮັດຈັ່ງໃດບຸ ມັນຫວິດກັນປະມານເຄິ່ງຊັງຕີແມັດນີ້ແຫຼະ ແລ້ວບັດແລ້ວລະເຮັດຈັ່ງໃດວ່າສິຈັບນັອດໄດ້ ມັນຈັບນັອດບໍ່ໄດ້ເດ້ ມັນ ຮູມັນບໍ່ເກິ່ງກັນ ກໍເລີຍວ່າເອົາ ໝາກຫີນ ເອົານ້ຳໜັກມາໃສ່ອັນນັ້ນ ຢູ່ເທິງຂົວໃຫ້ມັນດົ່ງລົງມາ ຮູມັນເກິ່ງກັນ ແລ້ວກະແປວ່າໃສ່ນັອດບູລອງຈັບ ສິຂົນ ແລ້ວກະເລີກກິນເຂົ້າວ່າຊັ້ນເຕາະ ກະໄປ ມັນຍາມຮ້ອນ ແລ້ວກະໄປ ຢູ່ກ້ອງຂົວຫັ້ນກິນເຂົ້າ ບັດນີ້ມັນແບກນ້ຳໜັກດົນມັນເມື່ອຍ ແລ້ວມັນຫັກປົ້ມລົງມາທັບຕາຍເປັນ 2-300 ພຸ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນ 2 ບໍລິສັດສ້າງນີ້ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມີບັນຫານີ້ ແມ່ນວ່າຝ່າຍໄທຝ່າຍລາວນີ້ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ມອ ງເບິ່ງເລື່ອງນີ້ບໍ່ ເວົ້າງ່າຍຊະວ່າເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນມອງເບິ່ງຫຼືບໍ່ ແຕ່ວ່າມີຂ່າວໆເອີ່ຍເຖິງເລື່ອງນີ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄື ຖ້າ ຖ້າເປັນເລື່ອງຂອງການລັບ ເອີ ການ ການລັບຈ້າງ ຫາຜູ້ ຫາປະກວດລາຄາ ຫ າຜູ້ລັບຈ້າງກໍ່ສ້າງນີ້ເນາະ ຈັ່ງປະເທດໄທ ບໍລິສັດຂອງໄທອາດສິບໍ່ໄດ້ ອ່າ ເປັນຜູ້ ຜູ້ ຜູ້ສ້າງເອງ ອາດສິເປັນບໍລິສັດທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ລັບເໝົາໄດ້ ແລະກະທັ່ງຝັ່ງລາວກະເຊັ່ນດຽວກັນ ກະຄືບໍລິສັດ ຂອງລາວອາດສິບໍ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ອາດສິໄດ້ຜູ້ລັບເໝົາຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຜູ້ສ້າງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາດສິເປັນບໍລິສັດດຽວກັນກະໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ
ກະແປວ່າລາວກະຈ້າງຂອງເພິ່ນ ໄທກະຈ້າງຂອງເພິ່ນ ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະແມ່ນບໍລິສັດດຽວເລີຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເພາະວ່າມັນກະເປັນການເປີດກວ້າງເນາະ ເພາະວ່າການປະກວດລາຄາ ປະມູນລາຄາ ລາຄ າໃຫຍ່ໆຈັ່ງຊີ້ ກະເປີດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆທົ່ວໂລກນີ້ສາມາດເຂົ້າມາເປັນຄູ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະກ່ຽວກັບເລື່ອງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງສະພານມິດຕະພາບລາວໄທ ໜອງຄາຍຫາທ່ານ າແລ້ງຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງໃຫ້ປະມານ 80,000 ໂດລາ ໃຫ້ຟຣີໆ ເປັນຂອງຂວັນນີ້ລະ ແມ່ນວ່າໃນສະໄໝນັ້ນນັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ເພິ່ນສ້າງ ກະເວົ້າງ່າຍວ່າມີເງິນຈຳກັດຊ່ຳນັ້ນ ແລ້ວກະເພິ່ນກະບໍ່ມີໂຄງການທີ່ວ່າຊິສ້າງຂົວຫັ້ນເພື່ອລົດໄຟພ້ອມວ່າຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ມັນມີລົດໄຟຂ້າມມາຊີ້ ກະໄດ້ວ່າມາສ້າງຂົວໃໝ່ ແລະສະພານໃ ຫຍ່ບຶງການບໍລິຄຳໄຊນີ້ນະ ຍັງບໍ່ສ້າງເທື່ອນີ້ ຂ່າວໆ ຫຼືວ່າມີອັນໃດບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະພານດັ່ງກ່າວ ອັນ ຊິມີເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລ້ວກະເສັ້ນທາງລົດທຳມະດາພ້ອມນີ້ ຫຼືວ່າມີແຕ່ເສັ້ນທາງລົດ ລົດເກັງ ລົດບັນທຸກບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງບໍ່ເວົ້າເຖິງຫັ້ນນະວ່າຊິມີ ມີທາງລົດໄຟບໍ່ ເພາະວ່າຈາກ ອ່າ ຈາກໜອງຄາຍໄປ ຫຼືວ່າຈາກກຸງເທບໄປຫາບຶງການນີ້ກະຍັງບໍ່ມີທາງລົດໄຟເນາະ ກະຄື ກະແມ່ນໆ ແມ່ນໆ ແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ມີ ແຕ່ ວ່າແຜນຜັງຂອງເພິ່ນຫັ້ນລະ ເພິ່ນໄດ້ກະ ກະໄວ້ເພື່ອວ່າຊິ ຊິສ້າງ

ກໍແປວ່າມັນຊິສ້າງຂຶ້ນແນ່ນອນແລ້ວ ບັດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນະ ດິນດອນຕອນຫຍ້າຕ່າງໆ ເວົ້າງ່າຍວ່າເວົ້າຢູ່ຝັ່ງໄທນີ້ລະ ຝັ່ງລາວເຮົາບໍ່ຮູ້ ເວົ້າຢູ່ຝັ່ງໄທນີ້ ດິນດອນຕອນຫຍ້າຢູ່ບ່ອນທີ່ວ່າຖະໜົນໄປຫາສ ະພານນັ້ນ ຊິພາຜ່ານນັ້ນນະ ບໍ່ແມ່ນລາຄາລິບຂຶ້ນຟ້າແລ້ວບໍ່

ຂອງລູກຫຼານ ລະກະມີການຖາມກັນທາງສື່ສາທາລະນະຕ່າງໆເນ້ຍ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ອັນນີ້ກະຄືເລື່ອງຂອງການ ການລຽນທີ່ອາດຊິບໍ່ລັບນັກລຽນຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຂອງ ຂອງໄທເນາະ ກະແປວ່າຈັ ງຫວັດຊຽງຮາຍນີ້ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ກະເລີຍວ່າບໍ່ຮັບເອົານັກຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າຢູ່ຕິດກັບຈັງຫວັດຊຽງຮາຍນີ້ ກະແມ່ນມາຈາກປະເທດພະມ້າ ລະກະສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນະ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກະຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າ ໃນເມື່ອມັນທີ່ວ່າມີການຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເອົານັກຮຽນ ຫຼືວ່າຄົນຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າພະມ້າ ເຂົ້າມາຈັງຫວັດຊ ຽງຮາຍນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ນີ້ ໃນປະເທດໄທນີ້ມີການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການຕ່າງໆ ມາຢູ່ໃນລະດັບ 4 ແລ້ວ ມັນຄວນເປີດຕົວ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ລະດັບ 4 ຊິເຂົ້າສູ່ລະດັບ 5 ແລ້ວ ເອີ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ຂອງການປະກາດສະຖານະການສຸກເສີນຕົງນີ້ ກະຄື ຄືຍັງ ຍັງຄົງຢູ່

ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະກະພະມ້າ ເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ໃນຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ແຕ່ວ່າໃນຊາຍແດນອື່ນເດ້ ຍົກຕົວຢ່າງຊາຍແດນຂະເໝນກັບປະເທດໄທ ຊິມີການເປີດຊາຍແດນໃຫ້ ນັກຮຽນເຂົ້າມາບໍ່ ຈັງຫວັດອື່ນໆທົ່ວປະເທດ ກະຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການສຸກເສີນຄືກັນ ກະຊິມີມາດຕະການດຽວກັນ ລວມທັງຈັງຫວັດໜອງຄາຍນຳ ສ່ວນຈັງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ ນັກສຶກສາລາວສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເ ປັນນັກສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລເນາະ ທີ່ ທີ່ຂ້າມມາລຽນນີ້

ຍົກຕົວຢ່າງ ເຮົາຮຽນຕີມວຍຈັ່ງຊີ້ນະ ເບິ່ງໂທລະທັດເອົານີ້ ມັນຊິໄປຕີເກັ່ງສ່ຳກັບພວກໄປຮຽນກັບອາຈານໂດຍກົງນີ້ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ມັນ ມັນຕ້ອງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍແປວ່າເພິ່ນປິດ ຊາຍແດນສຳລັບນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທີ່ວ່າມາຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະກໍປະເທດພະມ້າ ຊິມາຮຽນຢູ່ໃນຈັງຫວັດຊຽງຮາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ໂຮງຮຽນໃນຈັງຫວັດຊ ຽງຮາຍນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ ຢູ່ໃສ ລຳປາງບໍ່ ຫຼືວ່າຢູ່ຊຽງຮາຍເອງ

ໃນຈັງຫວັດຊຽງລາຍເນາະ ແຕ່ວ່າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ວ່າ ລຳປາງນີ້ບໍ່ມີມະຫາວິທະຍາໄລຕິ ກະ ກະ ກະມີຢູ່ເນາະ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນສະຖາບັນລາຊະພັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຄືລະດັບມະຫາໄລກະມີຢູ່ ກະຖືວ່າເປັນ ຈັງຫວັດໃຫຍ່ຈັງຫວັດໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກນີ້ ຢາກຊາບນີ້ ຂໍເວົ້າກ່ຽວກັບປະເທດຂະເໝນນີ້ນະ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າ ໝາກຍີຫອງຕ້ອງການໃຫ້ປະເທດໄທນີ້ເປີດຊາຍແດນຄອງລຶກປອຍເປດບໍ່ ມັນເປັນແນ ວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ການຄ້າການຂາຍກະຢຸດສະງັກມາຕັ້ງແຕ່ພຸ້ນລະ

ພາຍໃຕ້ການກຳນົດກົດເກນຕ່າງໆ ຂອງໄທສິກຳນົດອອກມາວ່າຈັ່ງໃດ ກະ ກະສິໄດ້ປະຊຸມຫາລືກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວມັນຖືກປິດຢູ່ນີ້ ກໍຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ລະ ຂ່າວຄາວຫຼືວ່າຊາບບໍ່ວ່າ ໃນເຂດຊາຍ ແດນຂະເໝນ-ໄທນີ້ນະ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍບໍ່ ຫຼື ຫຼືວ່າມີຈັກຄົນເປັນ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ຄືທາງຂະເໝນຕອນນີ້ ກະຄືທາງປະເທດຂະເໝນ ເຂົາກໍຢືນຢັນວ່າ ປະເທດຂະເໝນຕອນນີ້ບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍພາຍໃນປະເ ທດແລ້ວ

ເພາະສະນັ້ນ ທັງໄທ ທັງຂະເໝນຕອນນີ້ ຖ້າ ຖ້າເວົ້າຕົງໆ ກໍຄືບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍພາຍໃນປະເທດແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນ ໃນປະເທດຂະເໝນ ຫຼືວ່າໃນປະເທດໄທກໍດີ ວ່າບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນ ມັນແນ່ແທ້ປານໃດ ເພ າະວ່າການກວດບຸກຄົນຕ່າງໆ ມັນມີຈຳກັດ ຫຼືວ່າບໍ່ທົ່ວເຖິງກັນຈັ່ງຊີ້ ຄັນວ່າບໍ່ທົ່ວເຖິງກັນ ກະແປວ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າທຸກໆຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ເປັນຕົວະ ຫຼືວ່າແນວໃດ

ປົກກະຕິນະ ແຕ່ເອົາເລືອດໄປກວດມັນຢູ່ໃນເລືອດຮຽບຮ້ອຍ ແລະໃນມື້ນີ້ນີ້ ໃນໃນແມລເບີນນີ້ນະ ຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງນະຄອນແມລເບີນ ສາມສີ່ຄຸ້ມນີ້ ທີ່ວ່າມີການທະວີເຄັ່ງຄັດກວດຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າໃນມື້ ວານນີ້ມື້ກ່ອນບໍ ມີ 44 ຄົນ ດຽວນີ້ມັນ 70 ປາຍຄົນ ແລະມັນກະໂດດຂຶ້ນບັກໄວໆ ກະທັງທີ່ວ່າຮູ້ຢູ່ວ່າບ່ອນໃດແຫ່ງໃດໃນຄຸ້ມມັນເປັນ ແຕ່ວ່າມັນກະເປັນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເລັ່ງລັດ ເຂົາເຈົ້າກວດຫຼາຍຂຶ້ນ ກະເລີຍເ ຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຄືຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານັ້ນ ໃນປະເທດໄທກັບໃນປະເທດຂະເໝນ ຫຼືວ່າໃນລາວ ຫຼືວ່າເວົ້າງ່າຍໆທົ່ວພາກພື້ນອາຊີ ໂດຍສະເພາະປະເທດອິນໂດເນເຊຍຊີ້ ມັນກໍມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງການກ ວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ນີ້ ໃນເມື່ອມັນຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ມັນກໍບໍ່ເຖິງທຸກໆຄົນ ຄັນບໍ່ເຖິງທຸກໆຄົນ ກໍແປວ່າພາດ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ທີ່ວ່າເຮົາພາດນັ້ນເປັນຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ກວດຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດຂະເໝນນີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່ າເຂົາເຈົ້າກວດດີປານໃດ ບໍ່ຮູ້ນຳແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກໍ ກະບໍ່ຮູ້ຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າທີ່ຜ່ານມາກະຖືວ່າ ຍັງບໍ່ມີຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງຂະເໝນນີ້ ມັນ ມັນເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ກະຄື ກະມີມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກະຄືຈັ່ງກັບປະເທ ດໄທໃນຕອນນີ້ເນາະ ຄືໃນລັດວິກຕໍເຣຍນີ້ ແມລເບີນນີ້ ແມ່ນວ່າເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ພວກຝຣັ່ງນີ້ມັນ ມັນບໍ່ຢ້ານດອກໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າມັນຢ້ານຖົງເງິນຖົງຄຳຂອງມັນ ຄືເສດຖະກິດຫັ້ນນະ ຄັນມັນເປັນແລະມັນເສຍຫ າຍເສດຖະກິດ ເບິ່ງເຂົາເຈົ້າກະໃນມື້ນີ້ນີ້ ມີການເວົ້າວ່າກັນວ່າ ຊິລັອກດາວອີກແລະ ອັນໃນຄຸ້ມທີ່ວ່າມີຄົນເປັນ ທັງໝົດສີ່ຄຸ້ມບໍ ທີ່ວ່າມີ 71 ຄົນນັ້ນ ຊິລັອກດາວວ່າຊັ້ນເດ້ ຈັກຊິເປັນຈັ່ງໃດອີກແລະຫັ້ນນະ ແປວ່າເຂົ າເຈົ້າຢ້ານ ແລະກະມີການກະຕວງຕ່າງໆວ່າ ທຸລະກິດການຄ້ານີ້ກະຊິບໍ່ປົກກະຕິຄືນດອກ ເພາະວ່າການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆນີ້ ມັນຈະບໍ່ປົກກະຕິດັ່ງເດີມນີ້ ຈົນກວ່າຮອດທ້າຍປີ 2021 ພຸ້ນວ່າຊັ້ນ ແລະບັດນີ້ນີ້ ຄັນໃນເມື່ ອເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກໍແປວ່າມັນມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງປະຊາຊົນນີ້ນະ ແລະໃນເຂດຊາຍແດນຂະເໝນໄທນີ້ກໍ ຄອງລຶກກັບປອຍປອຍເປັດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນຢາກໃຫ້ເປີດນີ້ ປະຊາຊົນທ້ອ ງຖິ່ນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເນາະ ບໍ່ແມ່ນຢ້ານໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າຢາກໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳ ກໍເລີຍວ່າຍິນດີໃຫ້ເປີດບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນການ ການເວົ້າ ການຫາລືກັນຂອງ ຂອງໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວເ ນາະ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງຄວາມຮູ້ສຶກປະຊາຊົນ ຈາກການສອບຖາມມັນກະມີເປີດເຜີຍເນາະວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເປີດແລ້ວເນ້ຍ ມັນຄຸມເລື່ອງຂອງ ອາ ໂຄວິດ-19 ເນ້ຍ ເປັນ ເປັນການເລື່ອງຍາກເນາະ ຄັນຫາກວ່ າເກີດ ເກີດໂຄວິດ-19 ລະບາດຮອບທີສອງນີ້ ນອກຈາກປະຊາຊົນເຈັບປ່ວຍແລ້ວເນ້ຍ ເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດນີ້ ມັນກະຊິລົ້ມໄປນຳໂດຍ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຫາກວ່າເປີດແລ້ວເນ້ຍ ແລກໆເນ້ ຍ ເສດຖະກິດມັນກະຊິດີ ແຕ່ພໍດີແລ້ວເນ້ຍ ກໍຄືມີຄົນ ຖ້າເກີດວ່າມີລະບາດຮອບສອງເນ້ຍ ເທິງຄົນເທິງລະບົບເສດຖະກິດມັນກະຊິພັງໄປພ້ອມກັນ ມັນກະມີການ ການເວົ້າກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ມີຂໍ້ ຂໍ້ສະຫຼຸບປານໃດ ເງິນແຫຼະເປັນຜູ້ຊະນະ ແມ່ພະຍາດມັນບໍ່ຊະນະດອກ ຢາກໄດ້ເງິນມັນກະເປີດຊາຍແດນ ເພາະວ່າເສດຖະກິດມັນແລ່ນກໍເງິນເຂົ້າຖົງຊັ້ນເຕາະ ອື ແຕ່ມີບາງສ່ວນທີ່ເຂົາໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນເນາະວ່າ ຈ າກພາບລວມທີ່ມີການອອກຂ່າວກັນທົ່ວໂລກນີ້ລະວ່າ ຈັ່ງປະເທດຈີນ ປະເທດ ອໍ ອາ ອົດສະຕຣາລີ ຫຼືວ່າປະເທດອິດສະຣາແອນ ທີ່ມີການທົດລອງເລື່ອງຂອງວັກຊີນແລ້ວນີ້ ອາ ແລ້ວກະລວມຂອງໄທນຳນີ້ ກະ ກະ ມີການດູເດົາຄາດກັນວ່າ ປະມານປາຍປີ 2020 ນີ້ ຫຼືວ່າຕົ້ນປີນີ້ຊິມີວັກຊີນອອກມາ ຫຼາຍຄົນກະບອກວ່າ ໃຫ້ມີວັກຊີນກ່ອນເປັນຫຍັງ ຄ່ອຍ ຄ່ອຍເປີດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເພື່ອ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ເປີດແລ້ວກະຊິໄດ້ແບບ ຍັ່ງຍືນຍາ ວນານຕໍ່ໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະແມ່ນຢູ່ ມີວັກຊີນກ່ອນກະດີຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຄົນກໍເວົ້າວ່າ ວັກຊີນນະ ມັນ ມັນຕໍ່ຕ້ານໄດ້ ແຕ່ວ່າແມ່ພະຍາດມັນກະສະຫຼາດ ປ່ຽນຕົນປ່ຽນຕົວ ມັນກະຕໍ່ຕ້ານບໍ່ໄດ້ ກະຕ້ອງການຢາວັກຊີ ນໃໝ່ ກະແບບໂລກຫວັດດຽວນີ້ແຫຼະ ແຕ່ລະປີຫັ້ນໄປສັກຢາກັນຫວັດ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຫັ້ນນະ Flu ກັນຊະນິດ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ແຕ່ວ່າມັນມີຊະນິດໃໝ່ກໍໄຂ້ຄືເກົ່າ ແຕ່ວ່າອັນຊະນິດທີ່ກັນໄວ້ຫັ້ນບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະປີມັນ ມີຊະນິດໃໝ່ເລື້ອຍໆ ຫຼືວ່າໂຕເກົ່າມັນເກັ່ງກວ່າເກົ່າວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນ ມັນ ມັນສຶກສາຢາເປັນຈັ່ງໃດ ມັນຫຼົບຫຼີກໄດ້ ມັນເກັ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກໍໄຂ້ຄືເກົ່າ ໂຕອັນນ່າ ໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນກະແມ່ນຫວັດຊະນິດໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັ ນກະຊິສະຫຼາດ ມັນກະຊິປ່ຽນຕົນປ່ຽນໂຕລະ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ອັນນີ້ນີ້ເປັນການທີ່ວ່າ ເວົ້າວ່າດູເດົາກັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ ກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ກະລຸນາ ລາຍງານຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານສົມດີ ຂໍອະໄພ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook